SBS Audio is supported by advertising. ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ປະຫວັດສາດລາວເຮົາບໍ່ດັກບໍ່ດີຊ້ຳເຮື້ອມາແຕ່ໃດໆ ຄັນຊິເວົ້າແນວໃດແນວໜຶ່ງ ແຕ່ມີການມອງເບິ່ງວ່າສິ່ງທີ່ບໍ່ດີນັ້ນເກີດຂຶ້ນມາໄດ້ແບບໃດກັນຫຼືບໍ່ ຕາມທີ່ເຫັນ ມີແ ຕ່ການຂີດຂຽນຕົວະຫຼອກກັນ ຫຼື ປິດບັງບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າເປັນຫຍັງລາວເຮົາຕົກໄປເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດ ເປັນຫຍັງເສິກສົງຄາມຫວຽດນາມຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນລາວ ເຮັ ດໃຫ້ລາວຂ້າລາວເອງ ແລະ ຍັງຈ້ອງກຳປັ້ນໃສ່ກັນຢູ່ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ອັນວ່າປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ໃຫ້ການຢູ່ກິນ ກຽດສັກສີ ສິດທິຕ່າງໆ ເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມເຢັນແກ່ພວກເຮົານັ້ນ ແມ່ນວ່ າຫາກກໍກຳເນີດ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກຳເນີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມົກກະລາ ປີ 1901 ຄືມີອາຍຸໄດ້ພຽງແຕ່ 120 ປີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຖ້າຈະເວົ້າໄປແນວໜຶ່ງແລ້ວ ແມ່ນກຳເນີດອອກມາແຕ່ປີ 1106 ຫຼືວ່າ 415 ປີກໍວ່າໄດ້ ຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາປ ະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຮັດເສິກສົງຄາມໃນຫຼາຍປະເທດ ເຊັ່ນ ເສິກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 1 ແລະ 2 ໃນຢູໂຣບ ຂົງເຂດປາຊີຟິກ ຕະຫຼອດເຖິງໄປເຮັດເສິກສົງຄາມຫວຽດນາມ ແລະ ກໍຍັງໄປເຮັດສົງຄາມຢູ່ໃນ ຕ່າງປະເທດຢູ່ທຸກໆມື້ນີ້ ດັ່ງໃນປະເທດອີຣັກ ອັບການິດສະຖານ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ມັນເປັນຫຍັງກັນແທ້ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈຶ່ງໄປເຮັດເສິກສົງຄາມໃນປະເທດອັບການິດສະຖານ ສົງຄາມທີ່ປະເທດອົດສະເ ຕຣເລຍໄປເຂົ້າຮ່ວມໃນປະເທດອັບການິດສະຖານ ເປັນເສິກສົງຄາມອັນຍືດຍາວ ທີ່ເກີດມີທະຫານອົດສະເຕຣເລຍຄົນໜຶ່ງຖືກຕັດສິນ ໂດຍສານກົດໝາຍມີຄວາມຜິດກັບກົດໝາຍເສິກສົງຄາມ ນີ້ເປັນເຫດອັ ນແລກໆສຳລັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແຕ່ທ່ານ Mark Wales ອະດີດທະຫານພິເສດຄືກົມມັງໂດຂອງກອງທັບອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ສົງຄາມອັບການິດສະຖານເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າໃດໆທີ່ຈະກະທຳ ແລະ ຄວນຖືກ ໄຈ້ເບິ່ງໂດຍສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ວົງການຂ່າວສານຕ່າງໆ ທ່ານເວົ້າວ່າ ບັດນີ້ການໄຈ້ເບິ່ງຄື Inquiry ກ່ຽວກັບທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄປເຮັດເສິກສົງຄາມໃນປະເທດອັບການິດສ ະຖານນັ້ນ ແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອຊີ້ແຈງອະທິບາຍວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດຄົນອົດສະຕຣາລຽນໄປຮ່ວມສິ່ງທີ່ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນກະຕວງວ່າເປັນສົງຄາມອັນຍືດຍາວ ແລະ ເອົາຊະນະບໍ່ໄດ້ ທ່ານ Mark Wales ທີ່ກ່ອນນີ້ເປັນທ ະຫານຄອມມັນໂດອົດສະຕຣາເລຍ ໄປບຳນານຈາກກອງທັບອົດສະຕຣາເລຍມາໄດ້ 10 ປີແລ້ວ ຈາກຕໍ່ແຕ່ເມື່ອທ່ານຖືກສົ່ງໄປປະຈຳໜ້າທີ່ການຢູ່ໃນປະເທດອັບການິດສະຖານ ທ່ານມີຄວາມເປັນຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ໃຊ້ໜ້າທີ່ນັ້ນ ແຕ່ບໍ່ມີລັງເລໃຈໃດໆທີ່ຈະປະກາດວ່າ It surprised me that no one's

ກະທຳເສິກສົງຄາມອັຟການິສຖານໃນເດືອນຕຸລາປີ 2001 ທີ່ຈອນ ຮາເວີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີໃນເວລານັ້ນຊີ້ແຈງວ່າ The prime objective is still the pursuit of Bin Laden. ຈຸດປະສົງຂອງວຽກງານໃນອັຟການິສຖານແມ່ນເພື່ອຖອນລັດຖະບານທາລິບານ ແລະເພພັງອາລຄວາດາ ແຕ່ສະຫະລັດອາເມລິກາກໍກະທຳເສິກສົງຄາມອັນທີສອງຂຶ້ນໃນປະເທດອີຣັກໃນປີ 2003 ອັນປະໃຫ້ສ ະຫະລັດອາເມລິກາຕີກອງສອງໜ້າ ເລີຍສຽງກອງທີ່ຕີຢູ່ໃນອັຟການິສຖານບໍ່ຄ່ອຍດັງໄດ້ 100 ເປີເຊັນ ຈົນວ່າທາລິບານທີ່ເກືອບສະຫຼາຍໂຕຢູ່ແລ້ວກັບຄືນມາຕໍ່ສູ້ຄືນ

People were disturbed, we were doing terrible work. I don't know. ທ່ານມາກເຊື່ອວ່າຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ການກະທຳຂອງທະຫານອົດສະເຕຣເລຍໃນຄ້າຍທາຣິນໂຄດປ່ຽນແປງຂຶ້ນ ເມື່ອທີ່ເສິກສົງຄາມເປັນໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ເລີຍມີການກ່າວຫາວ່ າຈຸດປະສົງຂອງວຽກງານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາປ່ຽນແປງໄປເປັນຂັ້ນໆ ອັນແປວ່າຈຸດປະສົງອັນບໍ່ຊັດເຈນເຮັດໃຫ້ເສິກສົງຄາມອັຟການິສຖານເປັນສິ່ງທີ່ ເອົາຊະນະບໍ່ໄດ້ ມັນແມ່ນໃນໄລຍະນີ້ ທີ່ມີກາ ນກ່າວຫາວ່າກຳລັງຄອມມານໂດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ກະທຳອາຊະຍາກຳເສິກສົງຄາມຂຶ້ນໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ໃນການລາຍງານອັນໜຶ່ງໂດຍ Justice Paul Brereton ແມ່ນວ່າຮູ້ເຫັນວ່າກຳລັງຄອມມານໂດອົດສະເຕ ຣເລຍບາງຄົນເລີ່ມກະທຳສິ່ງທີ່ບໍ່ດີໃສ່ຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ທະວີການໃຊ້ກຳລັງອັນຮ້າຍກາດໃສ່ພົນລະເຮືອນ ມາກເວົ້າວ່າ

ຖອນຕົນຖອນໂຕອອກຈາກຢູຣາສຄານໃນປີ 2013 ອັນເປັນການຍຸຕິການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານທະຫານອັນຍືດຍາວຢ່າງລຽນຕິດກັນຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແຕ່ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ໃນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແຂວງຢູຣ າສຄານທີ່ອົດສະເຕຣເລຍໂຈໂຈງຄວາມພະຍາຍາມໃສ່ ແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ຕົກໄປຢູ່ໃນກຳມືຂອງທາລິບານແລ້ວ ເດວິດ

ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະລະສາຍສຳພັນກັບອາລຄາອີດາ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າຊະນະເສິກສົງຄາມໃນພາກພື້ນ ໃນດ້ານຈຳນວນທະຫານອັບການິດສະຖານ ແລະ ພົນລະເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຕາຍ ແລະ ບາດເຈັບ ດ້ວຍເຫ ດນີ້ ມັນເປັນການເວົ້າບໍ່ໄດ້ທີ່ວ່າເຮົາຊະນະເສິກສົງຄາມສຳເລັດແລ້ວ ບັດນີ້ ມາກ
ຢາກໃຫ້ມີການໄຈ້ສຶກສາຄື inquiry ເບິ່ງການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການໄປເຮັດເສິກສົງຄາມອັບການິດສະຖານ ທີ່ນຳພາໃຫ້ມີການປະລາໄຊ ແລະ ການອັບອາຍຂາຍຂີ້ໜ້ານັ້ນ ໂຄສົກຄົນໜຶ່ງຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທ ດອົດສະຕຣາລເຍເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຍັງວາດແຕ່ງແຜນການອັນໜຶ່ງຢູ່ ເພື່ອກະທຳຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ inquiry ກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳເສິກສົງຄາມ